SBS Radio ອ່າວເປີເຊຍຮ້ອນວົນມາກມາຍ ບັດນີ້ສະຫະປະຊາຊາດກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກກ້ຳທຸກຝ່າຍທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນໃນອ່າວເປີເຊຍ ຈົ່ງອົດກັ້ນຕ່າງໆໄວ້ ນີ້ຖືກຮຽກຮ້ອງອອກມາ ພາຍຫຼັງທີ່ກຳປັ່ນໃຫຍ່ຕ່າງນ້ຳ ມັນລຳໜຶ່ງຂອງປະເທດອັງກິດ ຖືກປະເທດອີຣານຈັບຍຶດໄວ້ຈາກອ່າວດັ່ງກ່າວ ນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອທີ່ປະເທດອັງກິດປະກາດບົ່ງວາງກຳລັງທັບເຮືອທີ່ມີສະຫະພັນຢູໂຣບນຳພາໃສ່ອ່າວດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ ວ່າການແລ່ນເຮືອໄປມາໃນແຫຼມ Strait of Hormuz ມີຄວາມປອດໄພຕ່າງໆ ສະຫະປະຊາຊາດເວົ້າວ່າ ຕົນມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຢ່າງມາກມາຍກ່ຽວກັບວິກິດກຳປັ່ນຕ່າງນ້ຳມັນໃນອ່າວເປີເຊຍ ສະຫະປະຊາຊາດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກກ້ຳທຸກຝ່າຍ ຈົ່ງອົດກັ້ນພຶດຕິການຕ່າງໆໄວ້ດ້ວຍ ນີ້ເປັນດັ່ງນີ້ພາຍຫຼັງທີ່ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ອີຣານ ຈັບຍຶດເອົາກຳປັ່ນຕ່າງນ້ຳມັນລຳໜຶ່ງຂອງປະເທດອັງກິດໄວ້ ການກະທຳຂອງປະເທດອີຣ ານນີ້ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັນໃນອ່າວເປີເຊຍຂຶ້ນ ທີ່ຍືດຍາວມາແລ້ວ 3 ເດືອນ ໃຫ້ມີຄວາມຮ້ອນວົນທະວີຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ ມັນກໍເກືອບຈະເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານມີການຕໍ່ສູ້ກັນຂຶ້ນຢ່າງເຕັມ ສ່ວນດ້ວຍ Farhan Haq

ໄວ້ ການທີ່ອີຣານຈັບກັກໄວ້ກຳປັ່ນຕ່າງນ້ຳມັນຂອງປະເທດອັງກິດ ເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ບໍ່ເທົ່າໃດທີ່ປະເທດອັງກິດຈັບກັກໄວ້ກຳປັ່ນ Gibraltar ຂອງປະເທດອີຣານ ໃນເມື່ອປະມານ 2 ສັບປະດາກ່ອນນີ້ ການທີ່ປະເທດອັ ງກິດຈັບກັກໄວ້ນັ້ນ ແມ່ນຍ້ອນທີ່ອັງກິດຢ້ານກົວວ່າ ກຳປັ່ນອີຣານນັ້ນຕ່າງນ້ຳມູກນ້ຳມັນໄປໃຫ້ປະເທດຊີເຣຍ ທີ່ການກະທຳຂອງອີຣານນີ້ຜິດກັບການຕ້ອງຫ້າມ sanction ທີ່ມີຢູ່ ແຕ່ສຳລັບປະເທດອີຣານແລ້ວ ຊ້ຳຜັດຮຽ ກວ່າການກະທຳຂອງປະເທດອັງກິດນັ້ນ ວ່າແມ່ນພຶດຕິການຂອງໂຈນສະຫຼັດໃນທະເລ Jeremy Hunt ເລຂາທິການຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດອັງກິດ ຄືລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດອັງກິດເວົ້າວ່າ

ໂດຍມີຄວາມປອດໄພໄດ້ Javad Zarif ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດອີຣານເອີ່ຍວ່າ ກຳປັ່ນອັງກິດທີ່ອີຣານຈັບກັກໄວ້ນັ້ນ ເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງນ້ຳທະເລໃນເຂດ Strait of Hormuz ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ ທ່ານສະເໜີໃຫ້ບັນດາປະເທດທີ່ເ ຊັນຮັບຮູ້ສັນຍານິວເຄຼຍ 2015 ຈົ່ງເລັ່ງລັດ ແລະ ປົກປ້ອງອີຣານ

must be implemented ອີຣານບໍ່ຢາກເຄັ່ງຕຶງກັນ ອີຣານຢາກມີຄວາມສຳພັນອັນປົກກະຕິທີ່ອີງໃສ່ການເຄົາລົບນັບຖືຊຶ່ງກັນແລະກັນ ແຕ່ຂໍ້ຕົກລົງເຫັນດີໃນດ້ານສາກົນນານາຊາດ ຈຳຕ້ອງຖືກບັນຍັດໂດຍນານາຝ່າຍ ບໍ່ແມ່ນໂດ ຍຝ່າຍດຽວ ແຕ່ການຂວາງກັ້ນເສດຖະກິດອີຣານ ຄື Sanction ບໍ່ມີວີ່ແວວຈະລົດລະລົງ ທີ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດນັລ ທຣຳ ເວົ້າວ່າມັນເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຍາກຊາຂຶ້ນທີ່ທ່ານຈະເຈລະຈາກັບປະເທ ດອີຣານ ພາຍຫຼັງທີ່ໃນປີ 2018 ສະຫະລັດອາເມລິກາຖອນຕົນຖອນໂຕອອກໄປຈາກສັນຍານິວເຄຼຍທີ່ມີກັບປະເທດອີຣານ